هتي الله تعالي علمي فتح آدم عليه السلام کي ڏئي ملڪوت جي مٿان اڳرو ڪيو ڇو ته خليفه ڪائنات جو پوء ملائڪن کان هن خليفي جي لاء وفاداريء جو هڪڙو ڪردار وصول ڪيو ويو ياد ڪري نبي جڏهن اسان چيوسين ملائڪن کي توهان سجدو ڪيو آدم کي پوء سڀني سجدو ڪيو ابليس نه ڪيو ان مقام تي آدم عليه السلام جو خليفو هجڻ مسلم ٿي ويو ۽ فرشتن به انهي ڳالهه کي تسليم ڪيو. ان کان بعد الله تعاليٰ حڪم ڪيو سجدو ڪيو، انهن سجدو به ڪيو معنيٰ وفاداري پنهنجي جو ثبوت ڏنو. عبادت الله جي سجدو آدم عليه السلام جي طرف هيو. باقي رهيو جن ابليس انهي سرتابي ڪئي منهن موڙي ويو چي مون کان نه ٿيندو. اهو جنات جو اصلي وڏو هو پر عبادت جي ڪري ملڪوت ۾ شامل ٿي ويو هو. کان من الڪافرين ڪافرين جي منجهان ٿيو ۽ الله تبارڪ وتعالي اتي ان کي شيطان کي الڳ ڪري ڇڏيو ان ۾ به ڪا انسان ذات جي اصلاح مقصود هئي ۽ الله تعاليٰ جا جيڪي به ڪم آهن سڀ خيريت جا آهن الله تعاليٰ جي ڪم ۾ برائي ڪانه سڀ ڪم ڀلا آهن

اها بندوق کڻي هڻي ۽ ماڻهو ڪنهن هڪڙي بيگناهه کي ماري، ڏوهه انهيء جو آ، ڪاريگر جو ڏوهه نه آهي ته انهيء بندوق ڇو ٺاهي هئي؟ اهڙيء طرح بعينه رب تبارڪ وتعاليٰ ڪائنات ۾ شيطان به ٺاهيو، آدم عليه السلام به ٺاهيو، خير کي به پيدا ڪيو، شر کي به پيدا ڪيو، پوء الله تعاليٰ هدايت جو رستو ڪيو، ٻڌائين ته هي شر اٿو هي خير اٿو. رب جي طرفان مڙيو خير ئي خير آهي. هاڻي انسان جيڪي ان کي استعمال ڪندا، خير هوندو ته خير چئبو، شر هوندو ته شر چئبو. استعمال خير جو خير آ، استعمال شر جو شر آ ۽ صنعت خير جي به خير آ، شر جي صنعت به خير آ.

ابن رساله ترن جو هو ۽ تفسير ابن جلال ۽ ٻين ۾ لکن ٿا اهو بهرحال جيڪي به هيو ميوو هڪڙو ممنوع شجرو هيو رب تعالي جي حڪمت جيڪا هئي حڪمت ڪامل آهي انهي ۾ اها تقاضا هئي ڄاڻي ٿو رب پنهنجي مراد کي ته آدم کي هتي انهي شيء جي منع ڪرائجي پوء ڪنهن وقت غلط شيء کائي وجهي ته هن کي ڪڍي ڇڏجي پوء جڏهن اولاد هن جي ٿيندي ۽ پاڻ نيڪي جا ڪم ڪندو فرمانبردار ٿيندو پوء جنت ۾ ايندو هميشه جي لاء بي خطر رهندو پوء اها شيء به حلال آهي ۽ جيڪڏهن آدم عليه السلام اها پرهيز رکي ها هتي ۽ نه کائي ها، سڄي مخلوق اتي پيدا ٿئي ها، جنت ۾ سڀئي هجن ها، پوء جيڪو کائيندو وڃي ها هميشه جي لاء نڪتو هليو وڃي ها. رب تعاليٰ گهريو ته انهي ساري مخلوق جي مٿان جو اهي سزائون پيون لڳن جدا جدا گناهه جي ڪري، آدم عليه السلام کي قانوني طرح سان اهو ميوو کائي کائي کاڄي وڃي هن کان ۽ پوءِ هن کي ڪڍي ڇڏجي، پوء اهو آدم عليه السلام شخصي طرح فرمانبرداري ڪري، هن جي قوم شخصي طرح سان فرمانبرداري ڪري جنت ۾ ايندا وڃن، بي خطر اچي رهن، اها الله جي حڪمت هئي. جيڪڏهن اتان نڪرن ها کائي ته وري موٽن نه ها، پر آدم عليه السلام اتان کائي ۽ نڪتو آهي ته هاڻي موٽڻ جو دروازو کليل آهي، اهو ڪهڙو موٽڻ جو دروازو آهي؟ رب تعاليٰ قرآن پاڪ ۾ فرمايو آهي ته. منهنجي هدايت توهان وٽ ايندي ۽ ان هدايت کي توهان تابعدار ٿيندو پوء جڏهن هدايت کي توهان تابعدار ٿيندو ته پنهنجي منزل مقصود تي پهچندو جنت تي پهچندو ۽ هاڻي بي خطر رهندو
اڳي جيڪڏهن اها مخلوق پيدا ٿئي ها ته هميشه خطر ئي رهندي ها ڪڏهن به ڪو ميوو کائي ته نڪري وڃي. موٽي اچڻ جي ڪا صورت ئي پيدا نه ٿئي ها. هينئر الله تعاليٰ موٽي اچڻ جي صورت اها پيدا ڪئي ته ماڻهو جڏهن به فرمانبرداري ڪندو جنت ۾ ويندو هميشه جي لاء هلي ويندو. اهو آهي هڪڙو خاص نقطو. جو حضرت سائين جن وڏن فرمايو. هلي.

۽ وڃي رهو. وقت مقرر تائين. پوء آدم عليه السلام پنهنجي رب کان ڪي ڳالهيون سکيون، پوء رب تعاليٰ هن جي توبه قبول ڪئي. انه هو التواب الرحيم، الله تعاليٰ توبه قبوليندڙ مهربان آهي. قلنا اهبطوا منها جميعا انهي شيء کي ٻيهر موٽائي آندو ويو آهي بيان جي طور تي جو واقعي ۾ ائين ناهي ته توبه کان بعد هن کي لاٿو ويو نه انهي کي بيان ڪيو ويو آهي ته جي اڳتي ڳالهه کي هلائجي.

تشريعي حڪومت جو خليفو آهي، جيئن رب تبارڪ و تعاليٰ پنهنجي تڪويني حڪومت جا به ڪيترا خليفا بڻايا آهن. ميڪائيل عليه السلام ڪڪرن جي مٿان آهي، عزرائيل عليه السلام ساهن ڪڍڻ جي مٿان آهي، اسرافيل عليه السلام ڦوڪ جي مٿان آهي، جبرائيل عليه السلام وحيء جي مٿان آهي. اهي تڪويني خليفا آهن سڀئي الله تعاليٰ جا. اهڙي طرح رب تعاليٰ هن تخليق ۾ به هن ڪائنات جي اندر تشريعي خليفو حضرت آدم عليه السلام کي بڻايو آهي ۽ ان جي اولاد کي بڻايو آهي. جي خاص ڳالهه آهي. جيئن رب تعاليٰ جي تڪوين ۾ ڪنهن قسم جو فرق نٿو اچي، اهڙي طرح تشريع ۾ ۾ به توهان کي يقين رکڻ کپي ته فرق نه ايندو، پر جيڪڏهن توهان تابعداري صحيح معنيٰ ۾ ڪري وجهو ته. انسان کي الله تعاليٰ اها ڳالهه سمجهائي آهي انهيء طرح سان ته توکي بيفرماني ڪرڻ جو ڪو موقعو ئي ڪونهي پنهنجي رب سان تعلق رکي ڇڏ. ۽ جيڪڏهن تون الله جي شريعت تي انتظام ڪندين ته حڪومت به سٺي هلندي، قانون به باضابطه هلندو، انسانيت آرام ۾ اچي ويندي، ظلم ملڪ مان دفع ٿي ويندو، عبادت غير الله جي هلي ويندي، حڪومت غير الله جي هلي ويندي. حاڪم الله هوندو، ماڻهو انسان ڪنهن جو سجدو نه ڪندو. هي جيڪو مقصود ۽ موضوع انسانيت جو الله جي معرفت آ، پوري طرح سان ماڻهو کي حاصل ٿيندي. عام انسانيت کي اها دعوت ڏني وئي. متقين جو درجو ٻڌائي، مقابلي ۾ ڪافرن جو درجو ٻڌائي، انهن ٻنهي جي وچ ۾ وري جيڪا پيداوار آهي منافقت جي ڳالهه اها ٻڌائي، انهن کي الله تبارڪ وتعاليٰ ٻن ٽن تشبيهن سان ٻڌائي، وڄ جي تشبيهه آهي، تجارت جو مسئلو آهي يا اهڙي طرح سان هيء ٻڌائي مينهن ٻينهن جي ڳالهه، پوء فرمايو انسانن کي ته ٻه طبقا آهيو توهان، هڪڙا فرمانبردار ٻيا بي فرمان، فرمانبردارن جي لاء هي بي فرمانن لاء هي، پوء الله تعاليٰ عام انسانيت سان يا ايها الناس اعبدوا کان وٺي شروع ڪيو آهي. ٻڌائيندي هتي جي مضمون پهچايائين. هاڻي خاص انسانيت کي خطاب آ اڳتي يا بني اسرائيل جيڪا ٻي قوم درجي ۾ علم جي درجي ۾ ٽئين نمبر ۾ آهي جيڪي علم جي درجي ۾ ٽئين نمبر ۾ رکيل آهن يهودي ۽ اهي حضور انور صلي الله عليه وسلم سان ويجها آهن مدينه منوره ۾ انهن سان خطاب ٿو ڪري عام انسانيت کان لاهي حڪم کي خاص ٿو بڻائي

قرب الله تعاليٰ سان ڪيئن ڪجي، انسان ذات سان رفاقت ڪيئن رکجي، الله جا ڏينهن قومن تي ڪيئن گذريا آهن، ڪي عذاب جا ڪي سزائن جا، الله جون نعمتون قومن کي ڪيئن مليون آهن، قرآن پاڪ ساري جو مضمون پنجن حصن ۾ ورهايو آهي. هاڻي هتان تذڪير. جيڪا هت الله تبارڪ و تعاليٰ جي تذڪير هتي ٻڌايل آهي، ڪجهه نعمتون ٿو ٻڌائي. تذڪير بآلاء الله، آلاء جمع آهي الي جي، چئبو آهي نعمت کي، معنيٰ رب جون نعمتون، اهي ياد ڏياري ٻانهي کي ۽ پوء الله تعاليٰ پنهنجي فرمانبرداريء ڏانهن دعوت ڏئي ته جيئن ٻانهي جي طبيعت احسان جي جتلائڻ تي نرم ٿي پوي ۽ هن ۾ طبيعت ۾ انفعال ۽ شرمساري پيدا ٿئي.

تنهن ڪري الله تعاليٰ انهن کي جو بيان ڪيو آهي ۽ اها قوم سنبرجي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم آخر زماني جي رسول جي ملاقات ۽ ان جي تابعداري لاء آيل آهي. هنن پنهنجي ڪتابن ۾ ڏٺو هو ته فاران جي چوٽين کان هڪڙو شخص لهندو اهڙي زمين ۾ ايندو جيڪا ڳاڙهن پٿرن واري زمين هوندي ۽ انهن ۾ کجيون تمام گهڻيون هونديون. دارالهجرت هن جي اها هوندي، پوء هنن ملڪ کي ڳوليندي ڳوليندي شام جي ملڪ کان هلي انهيء علائقي کي لڌو جاتي يثرب جو علائقو هيو. اتي رهي پيا ٽي قبيلا، بنو قريظه، بنو قينقاع، بنو نضير. خاندانن کان وٺي رهي پيا چار سؤ ورهيه کن اڳي آيا، ٽي سؤ چار سؤ ورهيه. پوء اهي يڪو پاڻ ۾ ڳالهيون ڪندا پيا آيا ته اهڙو هڪڙو نبي پيدا ٿيندو جنهن جي لاء اسان هتي آيل آهيون. الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته پوء فلما جاءهم قالوا هذا سحر مبين.

اوف بعهدڪم مان به توهان جا وعدا پورا ڪيان واياي فارهبون مون کان ئي توهان ڊڄو هڪڙو الله ڊڄڻ جي لائق آهي نفع دنيا جا هجن يا آخر جا هجن الله تعاليٰ جي حڪم کان پوء ڪنهن نفعي جو خطرو نه ڪريو ته ڪو نفعو اهو اسان کي ٿيڻو هو يا نقصان جو ڪو ڀؤ نه ڪريو جو ائين سمجهو ته هاڻي اسان کي نقصان اها به ڳالهه ڪانه ٻئي ڪنهن کان خطرو ڪونهي. آمنوا بما انزلت مصدقا لما معڪم ايمان آڻيو اهڙي شيء تي جيڪا نازل ڪئي آهي مان تصديق ڪندڙ انهيء شيء تي جيڪا توهان سان گڏ آهي توهان جي تورات کي درست ڪندڙ غلطيون ڪڍي صاف ڪري ڏيندڙ مصدق ان کي چئبو آهي غلطي هجي ته اتي ڏي نشان ڏئي صاف ڪري ڇڏي. ولا تڪونوا اول ڪافر به هن قرآن جا پهريون نمبر ڪافر توهان ته نه ٿيو، ايڏو گهر علمي، ڄاڻ وارو گهر، سڪ سان آيل، لڏي ملڪ ڇڏي هتي آيا آهيو قرآن جي لاء، هاڻي قرآن ملي توهان پهريون نمبر ڪافر ٿي بيهو، ائين ته نه ڪيو؟ ولا تشتروا بآياتي ثمنا منهنجي آيتن کي ٿورڙي قيمت تي نه خريد ڪريو، ماڻهو جيڪي امير هوندا هئا پئسا ڏيندا هئا هنن کي، پوء چوندا ته بابا فتويٰ اسان جي مرضي تي ڏيو. عيسائيت ۾ به اهو آهي، يهوديت ۾ به ائين آهي.

پوء توهان مدد وٺو صبر سان ۽ صلات سان، نماز سان مدد وٺو. انها لڪبيرة الا علي الخاشعين صبر ڪريو جو مضبوط ٿي بيهو پنهنجي پروگرام ۾ ۽ نماز پڙهو معنيٰ الله تعاليٰ جي عبادت ڪريو. ٻيو قانون نه هلندو. عبادت خدا جي ٿيندي. حڪومت الله جي هوندي، عبادت الله جي هوندي. انها لڪبيرة اها نماز وڏي آهي تمام الا علي الخاشعين خاشع ماڻهو، عاجز ماڻهو.

پنهنجي رب جي پاسي ڏي راجع ٿيندا. انهم اليه راجعون رب جي پاسي ڏي موٽندا. الله فرمائي ٿو ته اهي ماڻهو، صبر، نماز، حضور دل سان پڙهڻ، ان سان هر مشڪل دنيا جي آسان ٿي پوندي. توهان کي جيڪڏهن ڪو ڪنهن قوم جو، ڪنهن ملڪ جو، ڪنهن ڳالهه جو خوف آ ته رب جي پاسي سان متوجه ٿي بيهي رهو توهان ته پوء توهان جي لاء آساني ٿي پوندي. جيڪي دنيا جي جهان ۾ بچي ويا تن کي عزت هوندي ۽ جيڪي شهيد ٿي ويا سو رب تعاليٰ وٽ عزت وارا ٿيندا.

قرآن پاڪ جي تعليم ۽ تربيت سان پيدا ٿيل جماعت جو بيان فرمايو. خلاصو مطلب هي ٿيو ته مڪي مڪرم جا جيڪي شخص هيا اهي انهن مشرڪن جي شرڪ کي ڇڏي قرآن پاڪ جي تعليم ڏانهن آيا. انهن جي مقابلي ۾ ٻي جماعت پنهنجي اڳين پيء ڏاڏي جي طريقي تي هلڻ لڳي ۽ قرآن پاڪ جي پروگرام سان موافق نه ٿيا قرآن پاڪ جي تعليم ٻڌڻ لاء تيار نه رهيا ظاهر آ ته اهي ٻه جماعتون گڏجي ڪم نه ڪنديون هڪڙا موافق ٻيا مخالف هڪڙي اها جماعت ۽ ٻي جماعت هئي جيڪا مديني منور ۾ اهل ڪتاب جن کي اڳي به تعليم تربيت مليل هئي خانداني طرح سان پوء وري قرآن پاڪ جي مٿان انهن ايمان آندو انهي جماعت ساٿ ڏنو انهي مديني منور ۾ به هڪڙي اهڙي جماعت پيدا ٿي جيڪا انهن ماڻهن سان نه سندن روايتي مذهب ۾ اتفاق ڪيائون نه هن وقت جديد تعليم سان انهن جو ساٿ رهيو البته ڪمزور هجڻ سبب مخالفت جو نمونو اهو اختيار نه ڪيائون جيڪو پهرين جماعت سان مشرڪن مڪي جي اختيار ڪيو پر هنن ظاهري طرح ايمان جو اظهار ڪري ۽ اسلام ٻڌائي ڪافرن سان واسطا رکيا، منافقين جي جماعت. نتيجي ۾ ٻئي جماعتون ٻنهي طرفن جون هڪ رهيون. مڪي جي مشرڪن مان مؤمن شفٽ ٿيا ۽ مديني منور ۾ اڳيان اهل ڪتاب مؤمن بڻيا. اها هڪ جماعت ٿي پئي. مڪي جي مشرڪن قرآن جي تربيت تعليم نه قبول ڪئي، منافقن به قرآن پاڪ جي تعليم تربيت دلي طرح نه قبول ڪئي، اهي ٻئي هڪ ٿي ويا. هاڻي اهي ٻه جماعتون ٿيون. نتيجي جي لحاظ سان ٻه جماعتون آهن. ذهني طرح سان اهي ٻه جماعتون آهن. اهي گڏجي نه ٿيون هلي سگهن. مومنن جي مقابلي ۾ ڪفار جي جماعت ٿي. ڪفار ۾ هڪڙا ظاهر مخالف ٻيا مخفي باطني طرح سان مخالف ۽ جيڪي باطني طرح سان مخالف ٿيا انهن مجبوريء کان اسلام کي قبول ڪيو، جو هنن کي ڪي نفعا حاصل ڪرڻا هئا، تنهنڪري ان کي منافق ڪوٺيو ويو. نفاق جو مادو رواج جي معنيٰ کي ڏيکاريندو آهي، معنيٰ ڪنهن شيء کي رائج ڪرڻ، کوٽي کريء سان گڏجي هلي. هنن پنهنجي کوٽين طبيعتن کي کري سان گڏائي هلائڻ جي ڪوشش ڪئي. ۽ دعويٰ اسلام جي ڪيائون. الله تبارڪ و تعاليٰ انهن جي انهيء ڪوڙ کي ظاهر ڪيو. هنن جي ڪردار ۽ اخلاق منجهان اهڙا آثار مؤمنن تي به ظاهر ڪيا. پوء جڏهن انهن کي چيو وڃي ته توهان اهو ڪهڙو فساد شروع ڪيو آهي جو اسان سان اسان جهڙا هوڏي وري اسان جي شڪايتون ڪريو هن چيو ته اسان جو مقصد اصلاح آهي معنيٰ ڪجهه توهان جهڪا ٿيندؤ. ڪجهه ڪافرن کي به پنهنجي ضد تان لاهبو، هو گڏجي ويندو، اسان جي اصلاح جي نيت آهي.
اهو لفظ هنن جو ڌوڪي جي لاء هيو، حقيقت نه هئي. هنن جو خيال هو ته اسان توهان کي متفق ڪنداسون، پاڻ ۾ لڙائي وغيره جي نوبت نه ايندي. بدر جي لڙائي کان پوء منافقن جي داخلا شروع ٿي. ڏٺائون ته مسلمانن ۾ قوت اچي وئي آهي. اسان جي خيريت انهي ۾ آهي ته انهن سان اتفاق ڪجي. اهڙي طرح سان هنن پي وقت گذاريو. پوء مضمون قرآن پاڪ جو الف لام ميم کان شروع ٿو ٿئي يا ايها الناس اعبدوا ربکم اها ايڪيهين آيت اهي ويهه آيتون جيڪي آهن سي انهن ٽن فرقن جي بيان لاء آهن مومن انهن جي مقابلي ۾ ڪافر وچ تي هڪڙي جماعت منافقن جي ٻن طرفن جي مقرر ٿيڻ کان بعد پوء وسط ظاهر ٿيندو آهي، ظاهر ۾ مسلمانن سان اندر ۾ ڪافرن سان ۽ انهن جو مقصد صرف پنهنجي جانس ۽ عزت محفوظ رکڻ هئي ۽ متڪبر هئا انهن کي به هڪڙي قسم جو تڪبر هيو گهمنڊ هيو ته اسان پنهنجي انهي خيال تي انهن کي ڌوڪو ڏئي انهن جي سڄي مدعا کي ختم ڪنداسون. الله تعالي قرآن پاڪ ۾ فرمايو ته هدايت جو ڪتاب آهي اهو قرآن شريف ۽ ان جي لاء جيڪو دليل ڏنل هيو سو

اها جماعت قرآن پاڪ جي تعليم وٺي هدايت واري ٿي. انهن جي هدايت جي علت قرآن پاڪ آ. انهن جي هدايت دلين ۾ ويٺي اها معلول آ. قرآن پاڪ اهڙي شخصن کي ظاهر ڪري. دليل ٻڌايو آ ته قرآن شريف هدايت جو ڪتاب آ. معلول کان علت ڏي جڏهن وڃبو آ ته هن کي برهان اني چئبو آ. عام فهم اها شيء هوندي آ. نتائج کي ڏيکاري حقانيت جو اظهار ان کي برهان اني چئبو آ. پر جيڪي حڪيم طبع جا ماڻهو هوندا آهن اهي اهڙي قسم جي دليل تي مطمئن نه ٿيندا آهن.

هدايت جي سبب کي هتي بيان ڪيو ويو آهي ۽ هدايت اصل الله جي طرفان ٿي اچي. هدايت جو موڪليندڙ اهو رب آهي جنهن جا هي هي ڪمالات آهن. تنهن ڪري هاڻي هتي تربيت ۽ تعليم جي لاء علت کي استدلال ۾ آندو ويو ته جيئن ماڻهو هدايت جيڪا معلول آهي مومنن جو انهيء جي طرف اچي. هن کي چئبو برهان لمي. قرآن پاڪ جي دعوت جنهن شيء لاء آهي ۽ قرآن پاڪ جي تعليم ۾ جا اها صلاحيت پيدا ٿي آهي تنهن جو سبب اصل سبب الله تبارڪ وتعاليٰ جي عنايت آهي جيڪو ڪائنات جي علت آ، هدايت جو سبب ان جو ارادو آ، تنهن ڪري ايڪيهين آيت کان وٺي اڻيتاليهين آيت تائين انهي برهان لميء جي طور تي دلائل کي پيش ڪيو ويو آهي. اهو گويا ٻيو فصل شروع ٿيو. پهريون فصل هيو برهان لميء ۾، انيء ۾، هاڻي آهي ٻيو فصل برهان لمي ۾، لم چئبو آهي علت کي بيان ڪرڻ. اهو هيو مضمون گذريل جو هڪڙو خلاصو جنهن کي پيش ڪيو ويو ۽ اهي آيتون ايڪيهين کان وٺي اڻيتاليهه تائين انهن ۾ انهن شخصن جو بيان آهي جيڪي قرآن پاڪ سان تعلق رکڻ ضروري محسوس ڪن ۽ انهن ماڻهن جي متعلق ڳالهه ٻڌايل آهي جيڪي انهي قرآن پاڪ سان تعليم ۾ پنهنجي وجود لاء اصلاح ڄاڻن ۽ انسانيت جي تخليق جو سبب اها تعليم ۽ هدايت آهي، انهيء ڳالهه کي به سمجهن. پوء الله تعاليٰ انهيء مضمون ۾ ايڪيهين کان وٺي اڻيتاليهين تائين آدم عليه السلام جي پيدائش ۽ ملائڪن جو مضمون ۽ وري خلافت جو بيان آندو آهي. اهي اهڙيون ڳالهيون آهن جنهن ۾ الله تبارڪ وتعاليٰ سان ڪو شريڪ ٿي نٿو سگهي. آدم عليه السلام کي پيدا ڪرڻ، ملائڪن جيڪو اعتراض ڪيو تنهن جو جواب ڏيڻ، آدم عليه السلام کي جنت ۾ رکڻ، آدم عليه السلام کي جنت مان ڪڍڻ، وري آدم عليه السلام کي فاما ياتينڪم مني هديً فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جو وعدو ڪرڻ، اهي سڀ الله تبارڪ و تعاليٰ کان سواء ٻئي ڪنهن جي لاء ممڪن ئي ڪونهن ڪي،، تنهنڪري ند جو فيصلو طبعي طرح سان انهن ڳالهين ٻڌڻ کان بعد ختم ٿي ويو. ند چئبو آهي شريڪ ۽ برابر جي قوت. ملائڪن چيو ته اسان تسبيح پڙهنداسون تنهنجو تقدس بيان ڪنداسين تخليق جو مقصد اهو آهي ان ۾ شڪ ناهي ملائڪن جيڪا ڳالهه چئي سا پوري، پر هڪڙو حصو هو جيڪو پورو هو. ٻيو حصو به تخليق جو آهي. قانون عدل آهي، ملائڪن وٽ عدالت جو قانون ڪونهي. عدالت مقابلي ۾ هوندي آهي ظلم جي. ظلم نه آهي ته عدالت به ڪانهي.

ملائڪن ۾ ظلم ڪونهي ۽ ظلم آهي استحصال کان پيدا ٿيندو حقوق تلفي ۾ هوندو آهي ملائڪن جا حق آهن ئي ڪونه ڪو هن کي وجود جي دولت ملي آهي ۽ ان کان بعد بقا هنن جو الله جي ذڪر تي آهي تسبيح تي آهي بس هنن ۾ ٻيو ڪو به زياده خفو آهي ئي ڪونه، جنهن ڪري هڪڙو ٻئي جو زيان ڪري پوء استحصال ٿئي ان جي ان کي پوء هلي ظلم چئجي تنهن جي جواب ۾ عدالت اچي. ملائڪن کي انهيء ملڪ جي خبر ئي ڪانه هئي تنهن ڪري هنن چيو ته سائين اسان تسبيح پڙهنداسون الله تعاليٰ فرمايو مان کي خبر آهي توهان نٿا ڄاڻو انسان کي ذڪر تسبيح به ڪرڻي آهي. ڇو ته جيڪو انسان جو حصو آهي روحانيت جو، انهي کي ته اها ئي غذا مليل آهي. روح آيو آهي مٿان، مادو ٺهيو آهي هتي. هر ڪنهن کي پنهنجي غذا ملڻ گهرجي. روح جي غذا آهي ۽ اهو ئي ذڪر الله جو ملائڪن سان گڏ. هن مادي کي غذا کپي سندس مناسب. روح مٿانهون آيو اتي ان جي غذا آهي ذڪر الله. مادو هتي پيدا ٿيو تنهنڪري هتان جي غذا هجڻ کپي ان جي موافق. ماڪولات، مشروبات، منڪوحات، ملبوسات، مڪانات، اهي هن جون غذائون آهن مادي جي حفاظت جون بقاء جون. ته انسان جي مٿان ٻه ڪم ٿي پيا. روح جي لحاظ کان ذڪر الله ڪرڻو آهي. مادي جي لحاظ کان هن کي دنيا جي جهان ۾ ان اسباب تي نظر رکي هلڻو آهي. پوء ان ۾ جيڪڏهن ڪا غلطي ٿيندي ته اهو ظلم ٿيو. ان کي برابر رکڻ واري عمل کي عدل ٿو چئجي ته قانون عدلي انسان جي مٿان لازم ٿي پيو. رب تبارڪ وتعاليٰ جون آهن.

۽ آمريت به الله تبارڪ و تعاليٰ جي هئي پر شريعت طور الله تعاليٰ آمر انسان کي بڻايو ته قانون منهنجو هلائي خليفو بڻجي رب تعاليٰ سان شريڪ ڪونهي ند ڪونهي خالقيت ۾ ند ڪونهي اهو ته مسئلو ظاهر هيو آمريت ۾ به الله تعاليٰ سان ند ڪونهي تنهن ڪري الله تبارڪ و تعاليٰ انسان کي شرع جو قانون ڏنو ته تون الاهي قانون هلاء، جيڪڏهن ڪو به شخص انهيء الاهي قانون جي آڏو اچي ٿو ان کي هٽائڻو آهي، اهو ند آهي، اهو خدا سان شريڪ ٿيڻ ٿو گهري، جيڪو انهيء کي مڃيندو اهو مشرڪ چئبو. جهڙي طرح سان خدا جي خالقيت ۾ ڪو غلطي ڪري، اهڙي طرح خدا جي آمريت ۾ غلطي به برابر آهي. غير کي سجدو ڪرڻ، نفعو نقصان ٻئي جي طرفان سمجهڻ، اهو آهي الله جي خالقيت ۾ شرڪ. الله کان، الله جي حڪم کان سواء ٻين جو قانون وٺي مخلوق جي مٿان رائج ڪرڻ، اهو الله تبارڪ وتعاليٰ جي آمريت ۾، حاڪميت ۾، شرڪ آهي. الله تعاليٰ فرمايو، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون توهان ڄاڻو ٿا الله سان شريڪ نه ڪجو. انداد جو لفظ آيو آهي. جمع ٿيندي آهي ٻن کان مٿي ٻه ٻه يا ٻن کان مٿي هڪڙو ند ٿيو خالقيت ۾ ان کي به رد ڪيو ويو ٻيو ند ٿيو خدا جي آمريت ۾ شريڪ ان کي به رد ڪيو ويو الله سان ٻنهي پاسن ڏي نه ڪجو

هاڻي هلائڻ حڪم جو ۽ قانون جو علماء جي حوالي آهي، فرمائن ٿا العلماء ورثة الانبياء علماء امتي ڪانبياء بني اسرائيل علماء وارث آهن نبين جا، علماء منهنجي امت جا بني اسرائيل جي نبين وانگر آهن، جيئن اهي سياست ڪري ملڪ کي هلائيندا ها تيئن علماء کي سياست ڪري ملڪ کي هلائڻو آهي، ڇو ته آمريت خدا جي آهي، انسان خدا جو خليفو ٿيو آهي سندس آمريت ۾، خالقيت ۾ ته خليفو ناممڪن آهي. قانون ۾ الله تعاليٰ جي خليفو بڻيو آهي انسان. هاڻي هو قانون به جيڪڏهن انسان الله جو نه هلائي ته پوء ته اهو مشرڪ آهي. جيڪي ملڪ ۾ ۾ حڪومت کان بعد اسلام جي دعويٰ ڪري الله جو قانون نٿا هلائين اهي منافقين ۾ داخل آهن. جيئن منافق دعويٰ ڪندا ها اسلام جي پر اسلام سان انهن جو ڪو ساٿ نه هوندو هو ڪافرن سان ٻڌل هوندا هئا هي به ائين ئي ملڪ جي ڪافرن سان ٻڌل آهن اسلام جي دعويٰ کان بعد اسلام جو حڪم نه هلائڻ اهو هنن جي منافقي جي نشاني آهي منافقي جي اڳي اهي رسول الله صلي الله عليه وسلم جي سامهون منافق هوندا هئا هاڻي قرآن پاڪ جي سامهون منافق آهن قرآن تي ايمان آڻيندڙ ۽ هدايت وٺندڙ، رسول تي ايمان آڻيندڙ ۽ هدايت وٺندڙ اهي برابر آهن، قرآن سان منافق ۽ رسول سان منافق اهي منافق به برابر آهن. تنهنڪري هن وقت جي دور جا ماڻهو جيڪي الاهي قانون کي ۽ قرآن جي قانون کي رواج نٿا ڏيڻ گهرن ۽ لطيف حيلن سان مسلمانن جي معاشري ۾ گهڙي اسلام جي دستور کي هٽائين ٿا اهي اهڙن منافقن وانگر آهن جيڪي رسول الله صلعم جا منافق ها پر هي قرآن جا منافق آهن. ۽ اهڙي قسم جا ماڻهو هميشه چوندا آهن ته نحن مصلحون اسان اصلاح ڪندا آهيون هڪڙي درمياني ڪيفيت پيدا ڪندا آهن جيڪا حاڪم ۽ محڪوم جي وچ تي ظلم کي به محفوظ رکي استحصال کي به محفوظ رکي قرآن جي قانون جو نالو به وٺي ۽ قرآن جي قانون کي به هٽائي ۽ ائين چون ته پاڻ ئي قرآن جو قانون ايندو آهي ۽ ماڻهن ۾ جڏهن اصلاح اچي وئي ته پاڻ ئي قرآن جو قانون ايندو، اصلاح اچڻ کان بعد قرآن جو قانون پاڻ ئي ڪيئن ايندو؟ قرآن جو قانون ته جبري آ، جيئن قرآن جي تعليم جبري آ. الله تعاليٰ فرمايو اولئڪ يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون جيڪي شخص الله جي دين کي لڪائين ٿا ۽ هدايت کي نٿا قوم جي آڏو پيش ڪن، انهن جي لاء قرآن پاڪ اها ڳالهه ڪئي آ. اهو هن وقت ۾ هن قوم جي لاء هڪڙو وڏو مسئلو آهي، جنهن ۾ قوم ڦاٿل آهي ۽ اهڙي قسم جي قوم اسان جي مسلمانن ۾ انگريزن جي طرفان گهيرو ڪري لنگهي آئي آهي، جيڪي هميشه انهي قسم جي حرڪت ڪن ٿا. ۽ ۽ اهڙا حرڪت ٿيندي رهي ٿي، قرآن جو قانون پوئتي ڦٽجي ويو. اهو هڪڙو وڏو مسئلو هو. پوء الله تعاليٰ فرمايو ته توهان جيڪڏهن قرآن جو قانون نه ٿا آڻيو ته ٻيو ڀلا قانون ڪو پيش ڪريو.

عربيت ۾ ناهي، ته ڪو عربيت توهان قرآن واري پيش ڪريو. ڀلي عربن کي اها هجي دعوت ته عربيء ۾ ئي اهي اهڙو مضمون آڻن.
مگر مضمون آڻڻو آهي اهو جيڪو قرآن پاڪ جي مضامين سان ۽ حڪم آڻڻو آهي اهڙو جيڪو قرآن پاڪ جي احڪام سان برابر ٿي بيهي. دعوت اها ڏنل آهي ڀلي پنهنجي ٻوليء ۾. ڇاڪاڻ ته قرآن شريف آهي بين الاقوامي، ساري دنيا جي لاء هدايت جو ڪتاب. سڀئي ماڻهو ته عربي ڪونه ٿا ڄاڻن. پوء ترجما قرآن شريف جا انهن وٽ ويندا، اهي ترجمي ۾ مقابلو ڪري ڏيکارين، مضمون پيش ڪن اهڙو جيڪو قرآن پروگرام هدايت جو آندو آهي. اها دعوت آهي. هڪڙي غير زبان واري کي پنهنجي زبان ۾ دعوت ڏئي اهو چئجي ته تون اسان کي اهڙو مضمون ٺاهي ڏيکار يا اهڙو شعر چئي ڏيکار. اها دعوت غلط آهي ڦٽل دعوت آهي جن ماڻهن سمجهيو آهي ته قرآن پاڪ دعوت ڏني هي ته اهڙي عربيت توهان پيش ڪري ڏيکاريو عربن عربيت پيش نه ڪري سگهي اها ڳالهه ته صحيح آهي مگر اها ڳالهه اتي محدود نه آهي ساري دنيا جي لاء اها چئلينج آهي فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقين سڀني کي حڪم آهي اصل ڳالهه اها آهي. ۽ الله تبارڪ وتعاليٰ جي قوت جو مظاهرو ڪرڻو آهي ۽ رب تعاليٰ جي قانون کي آڻڻو آهي پوء جيڪي قومون انهيء قانون جي مٿان هلنديون دنيا جي اندر به الله تعاليٰ هنن کي عزت عطا ڪندو آخرت ۾ به تڏهن فرمائي ٿو ته، لهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون دنيا جي اندر عزت سان ۽ آرام سان رهڻ الٰهي حڪومت جي قيام سان آهي. جيڪي قومون الٰهي حڪومت کي قائم ڪن ٿيون اهي پاڻ به عزت ۾ رهن ٿا هن جو اهل عيال به عزت ۾ رهي ٿو. امن ۾ رهن ٿا اهل عيال امن ۾ رهي ٿو. حفاظت ۾ رهن ٿا. جيڪي الله تبارڪ و تعاليٰ جي قانون کي نٿا آڻين، اهي پاڻ به هميشه مصيبت ۾، انهن جو اهل عيال به مصيبت ۾. مال، ملڪيت، دولت، اها ساري جيڪا هنن جي ڪمائي آهي خون پسيني جي، اها ساري استحصال ۾ ضايع ٿي وڃي ٿي. دنيا جي لحاظ کان آرام، الاهي حڪومت جي قائم ڪرڻ سان ۽ عدالت جي قائم ڪرڻ سان آهي. اخروي نتيجا اهي ته هونئن آهن. جنات جيڪي آهن آخرت ۾ جن جو واعدو ڏنل آهي اهي ته هونئن آهن. رب تعاليٰ دعا ٿو سيکاري ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخرة حسنه دنيا جي اندر نيڪ حسن آخرت جي اندر حسن زندگيء جو الاهي قانون سان ٿيندو. اها شيء خاص آ. ڪفار گهرن ٿا ته دنيا ۾ اسلامي دستور نه هجي. مطلب انهن جو هي آهي ته جيئن هو پنهنجي ڪفر تي آزاد رهن. حالانڪ الاهي قانون ۾ جيڪا آبادي ۽ عزت آهي انهن جي بوء به هنن کي نه آئي آ. تنهنڪري مسلمانن جي معاشري تي هي لازم آهي ته ايتري قوت جمع ڪن جو ڪافرن کي تعليم تربيت ڏين، جي نه قبول ڪن ته انهن کي سختيء سان جبري طور انهن کي تعليم ڏين ۽ جبر ائين قبول نه ٿيندو آهي جيستائين قوت نه هجي، تنهنڪري مسلمانن کي قوت جمع ڪرڻ لازم آهي. هي جيڪو ٻيو فصل هيو اڻيتاليهين تائين ان جو مضمون اهو آهي جيڪو ٻڌايو ويو.

اهو مضمون هيو جيڪو گذريل مضمون هو جنهن ۾ خلافت جو بحث، الاهي قانون جو بحث، وري آدم عليه السلام سان وفاداري جي متعلق رب تعاليٰ ملائڪن کي ساٿ ڏياريو ته اها ملڪوتي قوت آدم عليه السلام سان ساٿ هجي. اهو سارو مضمون جيڪو هيو تنهن جو خلاصو اهو ٿيو وڃي جيڪو مان پيش ڪيو. آدم عليه السلام کي رب تعاليٰ پنهنجي حڪمت سان جنت ۾ رهائي آباد ڪرڻو هو زمين ۾ اني جاعل في الارض خليفه صاف مسئلو هو اهو پوء آدم عليه السلام جي لاء هڪڙو سبب پيدا ڪيو ويو جو اهو ميوو هيو ان ميوي جي کائڻ کان پوء آدم عليه السلام کي اتان ڪڍيو ويو معاهدي جي خلاف هن کان امر سرزد ٿيو جيڪو گناهه ته ڪونه هو. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته آدم عليه السلام گناهه ڪونه ڪيو، عصيٰ آدم ربه فغويٰ ولم نجد له عزما، عزم ڪونه هو، ائين سبب هو هڪڙو جنهن سبب جي ڪري جنت منجهان هن کي ڇڏايو ويو. جهڙي طرح اسان ٻار کي ٿڃ ڇڏائڻ جي وقت ۾ ببن ببن تي ڪا ماء ڪوڙاڻ کڻي لائيندي آ، پوء ٻار اهو ٿڃ ڇڏي ويندو آ. اهڙي طرح هڪڙي ڪوڙي سُتي ڄڻ هن جي لاء سبب جنت جي ڇڏڻ جو ٿي پيو. آدم عليه السلام اتي جنت ۾ رهڻ جي لاء هاڻي وقت پورو ڪري چڪو هو. هاڻ هو پنهنجي انهن حدن تي پهچي چڪو هو جن حدن ۾ انسان نسل ۽ افزائش جي حد تي اچي پهچندو آهي ۽ ۽ ان جو نسل ۽ افزائش اتي جنت ۾ آباد ڪرڻي نه هئي.

غير مشرڪ، مذهبي، غير مذهبي، اڳين قومن وارا، هاڻي جا، مطلب عام انسان ذات جي لاء اها دعوت هئي. رب تبارڪ و تعاليٰ هاڻي بني اسرائيل کي خاص نعمتون بيان ٿو فرمائي ۽ انهن کي ٿو ٻڌائي. چاليهين آيت کان وٺي ڇائيتاليهين آيت تائين انهن کي تذڪير بآلاء الله سان جاڳايو ٿو وڃي، بني اسرائيل کي، ڇو ته ان وقت ۾ بقر سورت جي نازل ٿيڻ وقت بني اسرائيل قوم سامهون هئي رسول الله صلي الله عليه وسلم جي ۽ مديني منور ۾ نازل ٿي آهي ۽ ستيتاليهه آيت کان وٺي هڪ سؤ ويهن آيتن تائين وري ٻيو مضمون ٿو هلي ان جون قباحتون بيان ٿي ٿين پيون. ته هي هي غلطيون هنن ڪيون آهن. الله تعاليٰ ان کي ٿو بيان فرمائي.

توهان جي مٿان مان نعمتون بيان ڪيون آهن، ان کي ياد ڪريو. اوفو بعهدي، مون هٿ مون سان جيڪو واعدو اقرار ڪيو اٿئو، انهي کي پورو ڪريو. اوف بعهدڪم، مان به توهان سان پنهنجو واعدو قرار پورو ڪندس. و اياي فارهبون! مون کان ڊڄو، دنيا جي ڪا ٻي طاقت اهڙي ڪانهي جيڪا خوف جي لائق هجي. ڪنهن ٻئي کان نه ڊڄو، اهو الله تعاليٰ جو حڪم آهي. تورات ۾ اها ڳالهه قرار ٿي هئي ته توهان تورات جي حڪم تي هلندؤ ۽ جنهن پيغمبر کي مان موڪليان اڳتي انهيء تي ايمان آڻيندؤ ۽ ان سان رفيق ٿي دنيا جي اندر پنهنجي حڪومت کي قائم ڪندؤ. ملڪ شام جو توهان جي قبضي ۾ رهندو. بني اسرائيل ان ڳالهه کي قبول ڪيو هو. پر اهي انهيء ڳالهه تي رهيا ڪونه ڪو پنهنجي قوم کي ان وقت جي علماء غلط مسئلا ٻڌايا. ائين ٿي پيو. مخالف جماعتن انهن کي پئسا ڏنا. جيڪي بني اسرائيل جي مخالف هيا، بني اسرائيل جي علماء کي انهن پئسا ڏنا، رشوتون ڏنيون ته اها ڳالهه ختم ڪريو. جيئن هاڻ هن وقت علماء کي پئسا ٿا ملن ته جيئن توهان دين اسلام جي مطالبي کي ختم ڪريو يهودين ۾ ائين ٿيو حضور انور صلي الله عليه وسلم فرمايو لتتبعن سنن من ڪان قبلکم توهان اڳين جي طريقي تي هلندؤ لو دخلو في جحر ضبّ لدخلتموها گوهه جي سوراخ ۾ ويا هوندا توهان گوهه جي سوراخ ۾ يعني عقلي شرعي طبعي امور. ڇڏي توهان غير عقلي، غير شرعي، غير طبعي ڳالهيون اختيار ڪندؤ. صحابه ڪرام پڇيو هو، هم اليهود والنصارا، سائين يهودين نصارن جي طريقن تي اسان جي قوم هلندي؟ فرمايو فمن ٻيا طريقي رشوت وٺي الٰهي احڪام کي بند ڪرڻ، حلال کي حرام، حرام کي حلال ڪرڻ اهڙي قسم جون حرڪتون انهن ۾ شروع ٿي ويون. هتي الله تعاليٰ بني اسرائيل جي جا جيڪي به فرقا ها انهن کي الله تبارڪ وتعاليٰ پنهنجون نعمتون ٻڌائي توجه ٿو ڏياري ته توهان خيال ڪريو ۽ عرب ماڻهو انهي بني اسرائيل کي پڙهيل گهر سمجهندا هئا تنهن ڪري عرب جو توجه اڏهي ويو بني اسرائيل جيڪڏهن نبي سائين کي مڃين ته پوء اسان به مڃينداسين تنهن ڪري الله تعاليٰ بني اسرائيل کي اهميت سان خطاب ٿو ڪري ۽ ۽ الله پنهنجون نعمتون ٻڌائي انهن کي ترغيب ٿو ڏئي ته ساري دنيا هن وقت ۾ توهان ڏانهن ڏسي ٿي پراڻي زماني کان وٺي توهان مذهبي گهر آهيو توهان حڪومتون ڪيون آهن ظلمن کان توهان جان ڇڏائي آزاد ٿي الله جي فرمانبرداري ۾ وقت گذاريو آهي انهن جي وڏن ڄڻ انهن پوء اهي قومون هن ڳالهه ۾ منتظر هيون ته ڏسون اهي محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم جي تصديق ڪن ٿا يا نه. جي تصديق ڪن ته پوء اسان به انهن ڳالهين کي قبول ڪنداسين. هتي الله تعاليٰ تڏهن پنهنجون نعمتون هنن کي ٻڌائي ٿو ۽ فرمائي ٿو آمنوا بما انزلت مصدقا لما معڪم هاڻي ايمان آڻيو انهي شيء تي جيڪي مان نازل ڪيو آهي تصديق ڪندڙ آهي توهان جي شيء کي. جيڪا توهان وٽ آهي، توهان ڪافر نه ٿيو، آيات کي نه وڪڻو ٿورڙي رقم تي رشوت وٺي غلط فتوائون ڏيندا ها، قرآن پاڪ جي متعلق مبشرات کي لڪائيندا ها، قوم کي چوندا ها ته اهي ڳالهيون ڪونهن قرآن قرآن جي متعلق هن نبي جي متعلق اڃا ٻي ڳالهه آهي ڪا، حق کي باطل سان نه ملايو، حق باطل ملائي ڇڏڻ اهو غلط آهي. ڪڏهن ڪڏهن قومون ائين ڪنديون آهن، ڪيترا ماڻهو ائين ڪندا آهن، حق باطل گڏائي ماڻهن کي ڌوڪو ڏئي ڇڏيندا آهن، ائين نه ڪريو. حق ۽ باطل جي گڏائڻ جا گهڻا طريقا آهن، جو ماڻهو اهي ملائي سلائي کڻي ڳالهه پيش ڪن. جيئن هاڻي ڏسو هي خود زڪوات جو مسئلو هن وقت ۾ شروع ٿيو آهي. زڪوات جو لفظ ته حق جو آهي پر ڏين جيڪا شيء ٿا سا اها سود آهي ۽ مالڪن جي ملڪيت رکيل آهي امانت ۾ انهي تي اضافو سود وري زڪوات ٿيندي آهي. نيت سان، يا ته عزل جي وقت نيت هجي جو زڪوات جو نصاب اهو مقرر ڪري ان منجهان پئسا ڪڍجن، انهي وقت نيت ڪجي ته هي زڪوات جا آهن پئسا، يا ادا جي وقت هجي، نه عزل جي وقت نه ادا جي وقت مالڪن جي نيت، اهي سڀ شرائط زڪوات جا اهي ختم ڪرڻ اهو باطل آهي. حلال جو رزق. عزل جي وقت نيت، ادا جي وقت نيت، سال گذرڻ، ضروري خرچن کان مٿي باقي بچت، اهي سڀ شرائط ختم ڪري نالو زڪوات جو رکي غلط شيء کي زڪوات جو نالو ڏئي ۽ قوم کي ڏيڻ اهو آهي باطل ۽ حق جي تلبيس اسان جي هن دور ۾ اها ٿي رهي آهي ۽ وري انهي کي جواز جي فتويٰ ڏيڻ.

اهڙيء قوم سان مسلمانن کي، صالحن کي مقابلو ڪرڻو آهي. استعينوا بالصبر والصلاة توهان جيڪڏهن سمجهو ٿا ته اسان جي لاء مشڪلات پيدا ٿيندا، جيڪڏهن اسان پنهنجي مذهب جون ڳالهيون، تورات جون ڳالهيون ۽ اهي ڳالهيون ٻڌائي پنهنجي قوم کي بيزار ڪنداسون، اهي اسان کان ڀڄي ويندا، پري ٿي بيزار ٿي ويندا، الله تعاليٰ فرمائي ٿو، توهان صبر ڪريو. الله جي آڏو جهڪي پئو ته توهان کي الله تعاليٰ جي مدد پهچندي ۽ اها نماز تمام وڏي شيء آهي الا علي الخاشعين معلوم ٿيو ته انسان جي ترقيء جو ذريعو صبر يعني استقامت ۽ ٻيو الله جي طرف جهڪي پوڻ عبادت معنيٰ اقتراب ۽ ارتفاق اهي ٻئي شيون انسان جي ترقيء جو باعث آهن. رب سان قرب جو مظاهرو نماز ۾ ٿئي ٿو ۽ رفاقت جو مظاهرو صبر سان آهي. جيڪڏهن معاشري ۾ ڪا تڪليف پهچي، ان تڪليف جي ڪري انسان پنهنجي ٻڌايل دعوت کي ڇڏي وڃي، اها غلط آهي. رفاقت انسانن سان صحيح معنيٰ ۾ رکي دين جي دعوت هميشه پيش ڪندو رهي. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم جيڪي شخص خيال ٿا ڪن ته الله سان ملاقات ٿيندي، اهي خاشع آهن. انهن کي نماز به نصيب ٿيندي، انهن کي استقامت به پنهنجي دعوت ۾ هوندي. دارومدار رب تبارڪ وتعاليٰ سان واسطي جو آهي. ٻانهي جو جڏهن الله سان واسطو مقرر آهي ذهن ۾ ته پوء اهو لازمي طرح انهيء واسطي کي نڀائيندو ۽ تعلق کي نڀائيندو. الله سان تعلق عبادت جي ڪري آ، مخلوق سان تعلق تڪليفون سهي صبر ۽ استقامت سان دعوت پيش ڪرڻي آ، جنهن شخص کي رب سان صحيح معنيٰ ۾ تعلق هوندو اهي ٻئي ڳالهيون برداشت ڪندو ۽ اهو سمجهندا ته انهم اليه راجعون. هتي الله تعاليٰ بني اسرائيل جي

اهي سڀ شيون دشوار هيون جيڪي الله تعاليٰ هنن کي عطا فرمايون. تنهنڪري اهي شيون هنن جي عزت جو سبب بڻجي پيون دنيا ۾ به ۽ آخرت ۾ به. تڏهن رب تعاليٰ فرمايو ته توهان کي فضيلت ڏني سي. يا بني اسرائيل اذڪروا نعمتي التي انعمت عليکم مان جيڪا توهان کي نعمت ڏني، آزادي جي نعمت ڏنم، توهان کي جهان وارن تي مان فضيلت وارو ڪيو، علم جي فضيلت ڏنم. ۽ بني اسرائيل جي دور ۾ انهيء قسم جو علم ڪنهن کي به ڪونه هيو، ايڏو وڏو علم، تورات شريف، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، تنهنڪري توهان لحاظ ڪريو هڪڙي اهڙي ڏينهن جو، جو ڪو نفس ڪنهن نفس کي ڪجهه به فائدو نه ڏيندو، لا يقبل منها شفاعه، نڪي ڪو شفاعت ڪنهن جي قبول ڪئي ويندي، لا يؤخذ منها عدل، نڪي. ڪو بدلو ورتو ويندو ولا هم ينصرون نڪي ڪا برادري اچي مدد ڪندي. تعاون جا ٻه ٽي طريقا هوندا آهن پنهنجي جان ڇڏائڻ جي لاء ڪو اچي پنهنجي جان پيش ڪري ۽ پوء ضمانت ڏي يا سفارش اچي ڪجي ته هن مجرم کي ڇڏيو يا ڪجهه پئسا ڏنڊ ڏوهه ڏئي جان ڇڏائجي يا وري قوت آڻي حملو ڪري ۽ انهن ظالمن جي هٿن کان ڪنهن ماڻهوء کي ڇڏائجي. الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته هڪڙو اهڙو ڏينهن ايندو جنهن جون اهي سڀ طاقتون انسانن جون بيڪار هونديون. الله تعاليٰ جي هٿ مان ڪير ڪنهن کي ڇڏائي سگهندو؟ ۽ جڏهن انهيء انصاف سان انهن کي پاڻ وٽ روڪيو آهي. ياد ڪريو منهنجي انهيء نعمت کي جڏهن اسان ڇڏايوسين توهان کي فرعون جي. لشڪر کان ۽ ان جي ضابطي کان. آل جي لفظ جي معنيٰ ٻن طرحن سان ٿي آ. هڪ آل مقحم معنيٰ زياده اکر هتي نسبت جي طور تي آندل آ ۽ ٻيو آل جي معنيٰ ان جو قبيلو ۽ خاندان، فرعون جا امراء، لشڪر. ان کي آل چئبو آهي. يسومونڪم سوء العذاب جيڪي توهان کي برا عذاب چکائين پيا. يذبحون ابناءڪم توهان جي اولاد کي ذبح پيا ڪن. يستحيون نساءڪم مقصد انهن جو هيو ڪمزور ڪرڻو. فرعون وارا توهان کي ڪمزور پيا ڪن. توهان جي نرينه اولاد کي ختم ڪن. توهان جي عورتون پنهنجي لاء غلام بڻائڻ جي لاء ڇڏين پيا ڇوڪريون. ان ۾ وڏي آزمائش هئي رب جي طرفان. اتي ان ظلم کان توهان کي ڇڏايو ويو، نعمت خدا جي، آزادي ملي وئي. وري جڏهن توهان سمونڊ تي ويؤ ته اتي الله تعاليٰ انهي کي چيري حصو ٻه حصا ڪري ڇڏيو، انهي ۾ رستا بڻجي پيا. اذ فرقنا بڪم البحر اسان ڦاڙي ڇڏيو سي جبل ان کي، سمونڊ کي، انجيناڪم پوء توهان کي ڇڏايو سي، واغرقنا آل فرعون فرعون کي ٻوڙي ڇڏيو سي ۽ ان جي ساري لشڪر کي. فرعون جي.